SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ
ເລື່ອງຢາເສບຕິດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ມີມານານແລ້ວ ແຕ່ວ່າໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ປະເທດໄທ ຫຼືວ່າທາງການໄທ ປຶກສາຫາລືກັນກັບຕ່າງປະເທດຫຼາຍປະເທດ ກ່ຽວກັບການສະກັດກັ້ນຢາເສບ ຕິດຕ່າງໆ ທີ່ວ່າກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຂ່າວ ຂ່າວຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ໂດຍສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວ່າງບຶດໜຶ່ງນີ້ເນາະ ທ່ານ ສົມສັກ ເທບສຸທິນ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງໄທ ກະໄດ້ເປັນປ ະທານການປະຊຸມລະດັບເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ພາຍໃຕ້ກອບຄວາມຮ່ວມມືອະນຸພູມິພາກລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ເພື່ອຍົກລະດັບການສະກັດກັ້ນຢາເສບຕິດ ພາຍໃຕ້ແຜນປະຕິບັດການຮ່ວມສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳ 1511 ນອກຈາ ກເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງຂອງໄທແລ້ວ ກໍຍັງມີຜູ້ແທນສຳນັກການວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ ແລະ ອາດຊະຍາກຳແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳພູມິພາກເອເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ແປຊີຟິກ ຜູ້ແທນຕຳຫຼວດນິວ ຊີແລນ ຜູ້ແທນສຸນລະກາກອນນິວຊີແລນ ຜູ້ແທນຕຳຫຼວດອອສເຕຣເລຍ ຜູ້ແທນພິທັກເຂດແດນແຫ່ງອອສເຕຣເລຍ ຜູ້ແທນສຳນັກການໄອຍະການສູງສຸດເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການປະຈຳພູມິພາກສຳນັກກ ານ ປາບປາມຢາເສບຕິດສະຫະລັດອາເມລິກາເນາະ ໂດຍທີ່ປະຊຸມກະໄດ້ຊື່ນຊົມລັດຖະບານໄທຢູ່ 3 ເລື່ອງ ກໍຄືເລື່ອງຂອງການປະຕິບັດຕາມກອບກົດໝາຍຢ່າງເຕັມທີ່ ເລື່ອງຂອງຮູບແບບການຍຶດຊັບ ຕັດວົ ງຈອນຢາເສບຕິດ ແລະ ການປາບປາມຢາເສບຕິດຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ແລະ ເຕັມທີ່ ໂດຍທີ່ປະຊຸມກໍໄດ້ມີຂໍ້ສະເໜີແນະເພີ່ມເຕີມໃຫ້ໄທດຳເນີນການໃນສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເລື່ອງຂອງການຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດ ຜ່ ານຊ່ອງທາງພັດສະດຸທີ່ສົ່ງໄປປະເທດປາຍທາງຕ່າງໆ ໂດຍຫຼັງຈາກນີ້ເນາະ ຈະແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ຮູບແບບການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼັງຈາກນີ້ເປັນຕົ້ນໄປເນາະ ກ່ຽວກັບເລື່ອງຢາເສບ ຕິດນີ້ນະ ຫຼັກຖານມັນມີຢູ່ວ່າ ພະມະຫາກະສັດໄທ ພູມິພົນ ອະດຸນຍະເດດນີ້ ຖືກຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນຂັ້ນໂລກແຫຼະວ່າ ພະອົງນັ້ນມີຄວາມສຳເລັດສູງທີ່ສຸດໃນການປາບປາມໃນສະໄໝນັ້ນເນາະ ຢາຝິ່ນກັບເຮໂຣອິ ນວ່າຊັ້ນເຖາະ ໂດຍທີ່ວ່າທ່ານຫັ້ນ ນອກຈາກທີ່ວ່າປາບປາມທຳລາຍຢາເສບຕິດຫັ້ນແລ້ວ ທ່ານກໍໃຫ້ທາງອອກແກ່ປະຊາຊົນ ຄືຊ່ອຍໃຫ້ປະຊາຊົນໃນພູຜາປ່າດົງຫັ້ນໄດ້ປູກໄດ້ຝັງ ແລ້ວກໍສ້າງຫົນທາງໄປຮອດ ພວກເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອວ່ານຳເອົາສິນຄ້າອອກໄປຂາຍຈຳໜ່າຍຕ່າງໆ ກະເລີຍວ່າການປູກຢາຝິ່ນນັ້ນກໍໝົດໄປ ໝົດໄປ ຄັນວ່າບໍ່ປູກກົກຢາຝິ່ນແລ້ວ ມັນກະບໍ່ມີຢາຝິ່ນ ຄັນບໍ່ມີຢາຝິ່ນແລ້ວກໍບໍ່ມີເຮໂຣອິນ ຄັນບໍ່ມີເຮໂ ຣອິນແລ້ວກໍບໍ່ມີມໍຟິນນະ ແຕ່ວ່າໃນສະໄໝນີ້ນີ້ ມັນ ມັນເຮັດຢາເສບຕິດງ່າຍກວ່ານັ້ນ ເພາະວ່າມັນແມ່ນຢາບອກຢາບ້າ ຢາອອກຢາໄອສ໌ນີ້ນະ ແລ້ວປະເທດໄທນີ້ກໍມີບັນຫາແຫຼະ ແລ້ວກໍປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄ ຽງກໍເປັນຕົ້ນຕໍໃນການເຮັດຢາເສບຕິດ ຢາບ້າຕ່າງໆນີ້ ຫຼືວ່າເປັນແດນຜ່ານອັນສຳຄັນ ແຕ່ວ່າການປະຊຸມກັນ ປຶກສາຫາລືກັນກັບຕ່າງປະເທດນີ້ນະ ດັ່ງປະເທດນິວຊີແລນບໍ ເກົາຫຼີໃຕ້ບໍ ຫຼືວ່າປະເທດອົດສະເ ຕຣເລຍນີ້ ອັນນີ້ແມ່ນປະເທດທີ່ວ່າຮັບຜົນສະທ້ອນຈາກຢາເສບຕິດ ແຕ່ວ່າປະເທດການຜ່ານຂອງຢາເສບຕິດ ຫຼືວ່າຈຸດຂອງການທີ່ວ່າເປັນປະເທດສ້າງຢາເສບຕິດນີ້ນະ ປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ເຊັ່ນວ່ າ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ແລ້ວກະປະເທດພະມ້າຈັ່ງຊີ້ນະ ຄື ຄື ຄືບໍ່ເຫັນມາຮ່ວມກອງປະຊຸມນີ້ເນາະ ມັນ ມັນເປັນຍ້ອນຫຍັງເນາະ ອັນນີ້ກໍກ່ອນໜ້ານີ້ເນາ ະ ກະມີການປະຊຸມຂອງ 6 ປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຖບລຸ່ມນ້ຳຂອງເນາະ ບໍ່ວ່າສິເປັນທາງຈີນ ມຽນມາ ຫຼືວ່າສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ກຳປູເຈຍ ຫວຽດນາມ ລວມເຖິງກຸ່ມປະເທດປາຍທາ ງ ບໍ່ວ່າສິເປັນອົດສະຕຣາລີ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ນິວຊີແລນ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນເນາະ ເພາະຖືວ່າເປັນປັນຫາທີ່ເປັນເລື່ອງທີ່ທຸກປະເທດຕ້ອງ ຕ້ອງຮ່ວມມືກັນແກ້ໄຂ ແລະ ກະສິມີການຍົກລະດັບການປ້ອງກັ ນບໍ່ໃຫ້ມີການນຳສານຕັ້ງຕົ້ນ ແລະ ເຄມີພັນ ເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳ ແລະກະການຍົກລະດັບປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການນຳສານຕັ້ງຕົ້ນ ແລະກະເຄມີພັນເຂົ້າສູ່ພື້ນທີ່ສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳ ແລະກະຍົກລະດັບ ການປ້ອງກັນສະກັດກັ້ນຢາເສບຕິດບໍ່ໃຫ້ຖືກລັກເຂົ້າໄປໃນພູມິພາກອື່ນໆນຳເນາະ ດັ່ງທີ່ວ່າຕ່າງປະເທດນີ້ ດັ່ງ Australia New Zealand ປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ນີ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ໄທນີ້ ເຄັ່ງຄັດໃນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສົ່ງຢາບ້າຢາເສບຕິດ ຕ່າງໆໄປຕ່າງປະເທດນີ້ນະ ອັນນີ້ນີ້ເພິ່ນຮ້ອງຂໍແລ້ວ ເພິ່ນ ເພິ່ນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຫຍັງແດ່ ເພິ່ນໃຫ້ອຸປະກອນ ຫຼືວ່າຍົກຕົວຢ່າງເນາະ ເອົາໝາທີ່ວ່າຖືກຝຶກຈັບຢາເສບຕິດແລ້ວມາໃຫ້ຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ເລື່ອງຂ ອງການຮ້ອງຂໍເນາະ ຂອງໄທໄປຍັງຕ່າງປະເທດ ກະສ່ວນໃຫຍ່ກະສິເປັນເລື່ອງອັນຂໍຄວາມຮ່ວມມື ໃຫ້ຊ່ອຍກວດສອບ ຄັນຖ້າ ຖ້າສົມມຸດວ່າປະເທດໄທຈັບຢາເສບຕິດໄດ້ ຫຼືວ່າຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ທີ່ກ່ຽວໂຍງກັບ ປະເທດອື່ນໆ ກະຂໍໃຫ້ປະເທດປາຍທາງນັ້ນສືບຫາຜູ້ທີ່ສິຮັບສິນຄ້າ ເປັນພວກຢາເສບຕິດນີ້ ເພື່ອຮ່ວມກັນຖອນຮາກຖອນໂຄນເນາະ ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດເນາະ
SBS ລາວ ແຊຣ໌ເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ Facebook